ຖ້າຜູ້ໃດທຸກເພາະໂສກເສົ້າ ເຫງົາ ແລະ ວຸ້ນວາຍ ຖ້າຫາກຢາກຫາຍ ຫັນມາຟັງລາຍການ ສະຕິມາ ປັນຍາເກີດ ເພື່ອໃຫ້ຮູ້ ເຂົ້າໃຈ ແລະ ເຫັນວິທີແກ້ທຸກ ໃຫ້ແກ່ທຸກໆທ່ານໄດ້ ພ້ອມທັງແຜ່ຄວາມສຸກໃຫ້ຕົວເອງ ແ ລະ ສັງຄົມອີກດ້ວຍ ສຸສສູສັງ ລະພະເຕ ປັນຍັງ ຟັງດ້ວຍດີ ຍ່ອມຈະເກີດປັນຍາ ເຊີນຕິດຕາມຮັບຟັງລາຍການ ສະຕິມາປັນຍາເກີດ ຂໍນອບນ້ອມແດ່ພຣະຜູ້ມີພຣະພາກເຈົ້າ ຜູ້ໄກຈາກກິເລດ ຕັດສະຮູ້ຊອບໄດ້ໂດຍ ພຣະອົງເອງ ຂໍເຄົາລົບນັບຖື ມາຍັງຄູບາອາຈານ ທ່ານຜູ້ຮູ້ທັງຫຼາຍ ຂໍຄວາມຈະເລີນໃນສິນໃນທຳ ຈົ່ງບັງເກີດມີແກ່ທ່ານຜູ້ທີ່ຕັ້ງໃຈຟັງທຳມະຢູ່ຂະນະນີ້ ມື້ນີ້ກໍເປັນມື້ໜຶ່ງທີ່ ບັນຈົບຄົບຮອບມາເຖິງວັນອັງຄານ ເ ປັນວາລະເປັນໜ້າທີ່ຂອງຫຼວງພໍ່ ພ້ອມດ້ວຍທ່ານອາຈານຊາຍ ໄດ້ມາອອກລາຍການ ເພື່ອຈະສົນທະນາທຳ ຫຼື ມາບອກກ່າວບາງສິ່ງບາງຢ່າງ ໃຫ້ແກ່ທ່ານຜູ້ທີ່ມີຄວາມສົນໃຈໃຝ່ທຳທັງຫຼາຍ ຜູ້ທີ່ມີຄວາມສົນໃຈ ໃຝ່ທຳ

ດ້ານທາງກາຍ ຫຼື ທາງຈິດໃຈ ເພາະວ່າໃນໂລກຂອງເຮົານີ້ ບໍ່ມີໃດທີ່ ບໍ່ມີອື່ນໃດ ບໍ່ມີອັນໃດທີ່ຈະເໜືອກວ່າທຳມະ ຖ້າຫາກເຮົາທັງຫຼາຍບໍ່ເອົາທຳມະມາປະຄອງຈິດປະຄອງໃຈເຮົາແລ້ວນີ້ ຈິດໃຈຂອງເຮົາມັ ນມີໂອກາດພາດພັ້ງ ຫຼືວ່າຫຼົງລືມໄປຕ່າງໆ ແຕ່ຖ້າຫາກທ່ານຜູ້ໃດມີທຳມະປະຄອງຈິດ ມັນກໍລວມເຖິງກາຍໄປພ້ອມ ເພາະຈິດມັນເປັນສຳຄັນທີ່ສຸດ ຈິດຂອງເຮົາໃນເມື່ອມັນປະກອບດ້ວຍທຳມະ ຖ້າປະກອບດ້ ວຍທຳມະຢູ່ເປັນປະຈຳ ຂະນະຄິດຢູ່ ຂະນະເວົ້າຢູ່ ຂະນະກະທຳຢູ່ນະ ຕອນນັ້ນກໍມີທຳມະປະຄອງຢູ່ ຄວາມຜິດພາດບົກຜ່ອງນະ ມັນກໍມີນ້ອຍລົງ ຫຼືວ່າບາງທີກໍອາດຈະບໍ່ມີ ທີ່ມີແລ້ວມັນກໍຫຼຸດໄປ ດັ່ງນັ້ນ ເຮົາຈະເຫັ ນສົມຄວນ ຫຼືວ່າ ອາ ຄວນທີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ສຶກສາທຳມະ ໃຫ້ທຳມະມາປະຄອງຈິດຂອງເຮົາຢູ່ທຸກຍາມ ກິເລດ ຄວາມໂລບ ຄວາມໂກດ ຄວາມຫຼົງຂອງເຮົາ ມັນກໍຈະຄ່ອຍເບົາບາງໄປ ຜູ້ທີ່ມີໄດ້ຢູ່ແລ້ວ ແຕ່ຜູ້ທີ່ບໍ່ມີ ມັນ ກໍຍິ່ງຍິ່ງຈະເປັນຄວາມສະອາດ ຄວາມສະຫວ່າງ ຄວາມສະຫງົບ ຫຼາຍຂຶ້ນ ເພາະເຮົາຄິດວ່າ ໂລກທັງໂລກນີ້ນະ ບໍ່ມີອັນໃດທີ່ຈະເປັນ ອາ ໜ້າໃສ່ໃຈ ຫຼືໜ້າຍິນດີ ນອກຈາກທຳມະເທົ່ານັ້ນ ສະນັ້ນຖ້າເຮົາເຂົ້າໃຈ ເລື່ອງທຳມະ ວ່າທຸກຢ່າງ ອາ ທຸກສິ່ງ ແມ່ນທຳມະເກີດກ່ອນທັງໝົດ ທຳມະຄືຄວາມຈິງ ຄວາມປະເສີດ ຄວາມມີປະໂຫຍດໃນການຄິດ ໃນການເວົ້າ ໃນການກະທຳ ໃນເມື່ອວ່າເຮົາມີທຳມະ ກໍຄືເຮົາມີສະຕິດີ ປັນ ຍາດີ ມີການ ຄາ ຄິດຕາມຄວາມເປັນຈິງ ເວົ້າຕາມຄວາມເປັນຈິງ ແລະ ກະທຳຕາມຄວາມເປັນຈິງ ເຮົາຈະບໍ່ມີຄວາມປະໝາດ ເພາະຄວາມປະໝາດນັ້ນເປັນອະທຳ ຄວາມບໍ່ປະໝາດນີ້ເປັນທຳ ທຳມະນີ້ນະ ແມ້ ຈະມີອັນໃດກໍຕາມ ແມ່ນທຳມະເກີດຂຶ້ນກ່ອນ ທຳມະຄືທຳມະຊາດ ຄືຕົວທຳມະຊາດ ໜ້າທີ່ຕາມທຳມະຊາດ ແລະ ການກະທຳອັນຖືກຕ້ອງຕາມທຳມະຊາດ ເຮົາວ່າທຳມະ ອາ ເຮົາຈະບໍ່ປະຕິເສດໄດ້ ໂລກນີ້ທັງໂ ລກ ແມ່ນທຳເກີດກ່ອນທັງໝົດ ເພາະວ່າມີພາສາບາລີ ເພິ່ນບອກວ່າ ທຳໂມ ຫະເວ ປາຕຸຣະໂຫສິ ປຸບເພ ທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງແມ່ນພະທຳ ແມ່ນພະທຳເກີດກ່ອນນະ ດັ່ງນັ້ນ ພະທຳນັ້ນມັນຈະມີກວມໄປໝົດທຸກສິ່ງນະ ມັນ ຈະກວມໄປທຸກສິ່ງ ຄຳວ່າສິ່ງສິ່ງໜຶ່ງ ມັນເປັນວ່າທຳມະ ທຳມະກໍຄືສິ່ງສິ່ງໜຶ່ງ ຫຼືວ່າທຸກສິ່ງເປັນທຳມະ ພວກເຮົາທັງຫຼາຍບໍ່ຄວນຈະປາດສະຈາກເລື່ອງທຳມະ ນີ້ມີບາງຄົນ ບາງຄົນຜູ້ທີ່ບໍ່ເຂົ້າໃຈເລື່ອງທຳມະ ເ ຂົາກໍວ່າການປະຕິບັດທຳ ການປະຕິບັດທຳມະ ການສຶກສາທຳມະນີ້ເປັນການຍາກ ເປັນການຍາກ ວ່າຊັ້ນເດ ແທ້ທີ່ຈິງນີ້ ຖ້າເປັນການຍາກແນວນີ້ ອາ ມັນກໍຕ້ອງໄປ ປະ ເອີ ປາດສະຈາກທຳມະ ແລ້ວຄົນເຮົານີ້ ລ ອງ ລອງ ລອງຄິດເບິ່ງນະ ຄົນປາດສະຈາກທຳມະ ກິລິຍາໃດໆ ວາຈາໃດໆ ການກະທຳອັນໃດນີ້ ຖ້າທຳໂດຍບໍ່ຖືກທຳ ໂດຍບໍ່ຖືກຄວາມຈິງ ມັນເປັນແນວໃດ ຜົນຂອງມັນ ມັນຈະຕ້ອງມີຄວາມທຸກ ຄືມີປັນຫາເກີດຂຶ້ ນມາ ດັ່ງນັ້ນ ການຜູ້ທີ່ວ່າທຳມະເປັນການຍາກນັ້ນ ເປັນຜູ້ທີ່ເຫັນຜິດແລ້ວ ແລະກໍມີບາງຄົນ ເພິ່ນບອກວ່າ ໂອ ຂະນະນີ້ນີ້ ເຮົາຍັງມີອາຍຸຍັງນ້ອຍ ອາ ອາຍຸຍັງນ້ອຍ ຍັງເປັນໄວໜຸ່ມຢູ່ ອາ ຍັງບໍ່ເຖິງໄວເຖົ້າໄວຊະລ າເທື່ອ ຍັງບໍ່ຄວນຈະໄປສຶກສາ ແລະ ບໍ່ ບໍ່ ບໍ່ຄວນຈະໄປປະຕິບັດທຳມະ ເຂົາວ່າຈັ່ງຊີ້ນີ້ບາງຄົນ ແລະ ສ່ວນຫຼາຍນີ້ ມັນບໍ່ແມ່ນແນວນັ້ນ ອາ ສ່ວນທີ່ເປັນທຳທີ່ແທ້ມັນບໍ່ແມ່ນແນວນັ້ນ ສ່ວນຫຼວງຫຼາຍຕ້ອງສຶກສາທຳມະ ອາ ເຮົາຈະເກີດມາເທົ່າໃດກໍແລ້ວແຕ່ ເກີດມາມື້ໜຶ່ງສອງມື້ກໍແລ້ວແຕ່ ຖ້າມັນເກີດມາຜິດປົກກະຕິ ຜິດປົກກະຕິແມ່ນແລ້ວ ຄົນນັ້ນບໍ່ສົມບູນ ກໍຄືເຮົາບໍ່ສົມບູນດ້ວຍທຳມະ ທຳມະນີ້ມັນມີສ່ວນກາຍ ຄືເປັນສ່ວນວັດຖຸ ມີສ່ວນດ້ານຈິດໃຈ ຄືສ່ວນນາມທຳ ມັນເປັນເປັນສ່ວນຂອງຄຳວ່າໂລກແລະທຳ ທຳແລະໂລກຫັ້ນນະ ວ່າໂລກກັບທຳນະ ມັນກໍຕ້ອງມີປະຈຳຢູ່ຈັ່ງນັ້ນແຫຼະ ດັ່ງນັ້ນເຮົາຄວນຈະ ເອີ ສຶກສາເລື່ອງພະທຳຕັ້ງແຕ່ເລັ ກແຕ່ນ້ອຍ ຕັ້ງແຕ່ມື້ຮູ້ ດຽງສາຂຶ້ນມານີ້ ກໍຈະເປັນການດີ ແຕ່ຜູ້ຍັງທີ່ຍັງບໍ່ຮູ້ດຽງສາ ກໍຕ້ອງຝຶກໃຫ້ມັນຮູ້ເຂົ້າກະແສແຫ່ງພະທຳ ດີກ່ອນເຮົາຈະປ່ອຍໄວ້ ອາ ໃຫຍ່ໂຕຂຶ້ນມາແລ້ວ ຈຶ່ງຈະ ອາ ເກີດບັນຫາ ເມື່ອມີບັນຫ າຂຶ້ນມາແລ້ວ ຈຶ່ງສົນ ຈຶ່ງສົນໃຈເລື່ອງທຳມະ ຄືບາງຄົນນີ້ ມີບັນຫາເລື່ອງການເຈັບໄຂ້ໄດ້ປ່ວຍ ມີບັນຫາເລື່ອງການເສຍສິ່ງຂອງ ເສຍເບ້ຍເສຍເງິນ ອາ ຕ່າງໆຂຶ້ນມາ ຈຶ່ງຢາກເຂົ້າມາຫາທຳມະ ແຕ່ຖ້າເປັນ ຢ່າງຊັ້ນນີ້ ມັນກໍຈະສວາຍໄປໄດ້ແລ້ວ ສວາຍໄປໄດ້ ບາງຄົນເຖົ້າແກ່ແລ້ວ ຄືທີ່ບາງ ທີ່ບາງຄົນເຂົາວ່າ ມີຄວາມເຈັບປ່ວຍ ມີພະຍາດບາດເຍົາເຂົ້າມາ ປົວບໍ່ຫາຍລະ ຊອກທາງແກ້ຍາກ ທາງແກ້ບໍ່ໄດ້ລະ ຈຶ່ງມາ ສົນໃຈເລື່ອງການມາບວດຮຽນ ອາ ຈຶ່ງມາຕັ້ງຈິດໄວ້ວ່າ ຖ້າຂ້າພະເຈົ້າຫາຍໄຂ້ຫາຍປ່ວຍ ຫາຍພະຍາດໂລຄານີ້ແລ້ວ ຈະໄປບວດ ກໍໄດ້ມີຄວາມ ຄົນ ຄົນຄິດແນວນັ້ນກໍມີ ແທ້ທີ່ຈິງນີ້ ບວດນັ້ນມັນບໍ່ໄດ້ຍາກເລີຍ ບ ວດກາຍກໍໄດ້ ບວດໃຈກໍໄດ້ ຫຼື ບວດທັງກາຍທັງໃຈກໍໄດ້ ນະ ຂອງວ່າຄຳວ່າບວດນີ້ກໍຄືອອກຈາກ ຄືວິທີອອກຈາກຄວາມທຸກນະ ການວິທີອອກຈາກຄວາມທຸກກໍຄືສຶກສາພະທຳ ທາງທຳມະ ອັນນີ້ທີ່ເຮົາຈະມາສຶກສ າຕາມທຳຂອງພະເຈົ້າ ພະເຈົ້າສອນໄວ້ວ່າ ອິທະຕະຖາຄະໂຕໂລເກອຸປັນໂນ ຕະຖາຄົດເກີດຂຶ້ນແລ້ວໃນໂລກນີ້ ດຽວນີ້ເຮົາເຂົ້າໃຈວ່າຕະຖາຄົດເກີດຂຶ້ນແລ້ວໃນໂລກນີ້ ຄຳວ່າຕະຖາຄົດ ຫຼື ຕະຖາຄະຕະ ມັ ນກໍເປັນທຳມະທັງໝົດແຫຼະນະ ເປັນທຳມະທັງໝົດ ທີ່ພະພຸດທະເຈົ້າໄດ້ ທ່ານໄດ້ຕັດໄວ້ວ່າ ໂຍ ຈະ ອາ ທຳ ຫຍັງ ເພິ່ນວ່າ ຈະເປັນພາສາບາລີ ເຮົາກໍບໍ່ຄ່ອງປານໃດລະ ນະ ໂຍ ທຳມັງ ປັດສະຕິ ໂຍ ທຳມັງ ປັດສະຕິ ໂ ສ ມັງ ປັດສະຕິ ຜູ້ໃດເຫັນທຳ ຜູ້ນັ້ນເຫັນຕະຖາຄົດ ນະ ວ່າຈັ່ງຊີ້ ໂຍ ມັງ ປັດສະຕິ ໂສ ທຳມັງ ປັດສະຕິ ຜູ້ໃດເຫັນຕະຖາຄົດ ຜູ້ນັ້ນເຫັນທຳ ດັ່ງນັ້ນ ເຮົາຈຶ່ງມາຄິດ ມາ ຄຳນວນ ຄຳນວນເຖິງວ່າ ທຳມະນີ້ ກໍບໍ່ແມ່ນຫຍັງ ຫຼື ຕ ະຖາຄົດນັ້ນ ຫຼື ພະພຸດທະເຈົ້ານັ້ນ ກໍບໍ່ແມ່ນຫຍັງ ແມ່ນພະທຳນັ້ນເອງ ພະພຸດທະເຈົ້ານີ້ ເກີດຂຶ້ນແລ້ວບໍ່ມີຕາຍ ພະທຳກໍຄືກັນ ເກີດຂຶ້ນແລ້ວບໍ່ມີຕາຍ ອາ ມັນເປັນຢູ່ຢ່າງນັ້ນເອງ ມັນຄົງຢູ່ຈັ່ງນັ້ນເອງ ຄືສັດຈະທຳເນ່ ຍ ອາ ສັດຈະທຳ ຫຼື ສິນທຳເນ່ຍນະ ເຮົາຈະວ່າສິນທຳກໍໄດ້ ສິນທຳຄືເປັນຄວາມປົກກະຕິ ອືມ ທາງກາຍວາຈາຂອງເຮົານີ້ ມັນກະບໍ່ມີຕາຍ ມີຍັ່ງຢືນຢູ່ຢ່າງນັ້ນແຫຼະ ຜູ້ໃດສຶກສາ ຜູ້ນັ້ນຮູ້ ຜູ້ໃດປະຕິບັດ ຜູ້ນັ້ນເປັນ ຜູ້ນັ້ນ ໄດ້ ແລະ ທຳມະທຸກຢ່າງນະ ທຳມະທຸກຢ່າງນັ້ນ ມັນອຽງໄປຕາມຄວາມຈິງຂອງທັງນັ້ນໝົດ ອຽງໄປຕາມຄວາມຈິງນະ ຄວາມຈິງນັ້ນຄືຫຍັງ ຄື ເມື່ອສິ່ງນີ້ມີ ນະ ເມື່ອສິ່ງນີ້ມີ ອິມັດສະໝິງ ສະຕິ ອິທັງ ໂຫຕິ ນະ ເມື່ອສິ່ງ ນີ້ມີ ສິ່ງນີ້ກໍຍ່ອມມີ ນະ ຫາກວ່າສິ່ງນີ້ມີ ສິ່ງນີ້ກໍຍ່ອມມີ ມັນເປັນເຫດປັດໄຈຊຶ່ງກັນແລະກັນ ເປັນທຳມະ ສິ່ງນີ້ເກີດ ເມື່ອສິ່ງນີ້ເກີດຂຶ້ນ ສິ່ງນັ້ນຍ່ອມເກີດຂຶ້ນ ອິມັດສະໝິງ ອາ ສະຕິ ອິທັງ ນະ ໂຫຕິ ອິມັດສະໝິງ ສະຕິ ອິທັງ ນ ະ ໂຫຕິ ຖ້າສິ່ງນີ້ບໍ່ມີ ສິ່ງນີ້ກໍຍ່ອມບໍ່ມີ ນະ ເປັນຊັ້ນ ອິມັດສຸປາທາ ອິທັງ ອຸປະສະຕິ ຖ້າສິ່ງນີ້ເກີດຂຶ້ນ ສິ່ງນີ້ກໍຍ່ອມເກີດຂຶ້ນ ນັ້ນແມ່ນເປັນທຳມະ ເພາະຖ້າສິ່ງນີ້ມີ ເປັນປັດໄຈໃຫ້ສິ່ງນີ້ ສິ່ງນີ້ກໍຍ່ອມມີ ຫາກເມື່ອບໍ່ມີສິ່ງນີ້ ເ ປັນປັດໄຈໃຫ້ສິ່ງນີ້ ສິ່ງນີ້ກໍຍ່ອມບໍ່ມີ ຖ້າສິ່ງນີ້ມີ ເປັນປັດໄຈໃຫ້ເກີດ ໃຫ້ສິ່ງນີ້ ສິ່ງນີ້ກໍເກີດຂຶ້ນ ມັນ ເລື່ອງ ເລື່ອງການເກີດຂຶ້ນ ເລື່ອງການຕັ້ງຢູ່ ເລື່ອງການດັບໄປນີ້ ມັນເປັນທຳມະ ເປັນຂອງຈິງທັງນັ້ນ ທຸກຢ່າງ ຖ້າ ຈະເກີດຂຶ້ນ ເພາະມີ ມີເຫດ ມີປັດໄຈ ອັນນີ້ຂອງວ່າທຳມະ ດັ່ງທີ່ພະພຸດທະເຈົ້າໄດ້ຕັດໄວ້ວ່າ ໂຍ ປະຕິດຈະສະມຸບປາທັງ ປັດສະຕິ ໂສ ທຳມັງ ປັດສະຕິ ຜູ້ໃດເຫັນປະຕິດຈະສະມຸບບາດ ຜູ້ນັ້ນກໍເຫັນທຳ ນີ້ ອັນນີ້ກໍຄືກັ ນ ຜູ້ໃດເຫັນການເກີດຂຶ້ນ ການຕັ້ງຢູ່ ການດັບໄປ ຕາມຄວາມຈິງ ຕາມຄວາມຈິງ ສິ່ງທີ່ມັນເປັນຈິງ ຜູ້ນັ້ນກໍຄືເຫັນທຳ ຄືປະຕິດຈະສະໝຸບບາດ ປະຕິດຈະນີ້ຄືວ່າອາໄສກັນ ແປພາສາເຮົາວ່າ ປະຕິດຈະ ແປວ່າອາໄ ສກັນ ສະໝຸບບາດນີ້ວ່າເກີດຂຶ້ນພ້ອມ ນະ ເມື່ອສິ່ງນີ້ອາໄສ ຈຶ່ງສິເກີດຂຶ້ນພ້ອມ ເຊັ່ນຕົວຢ່າງວ່າ ຄົນເຮົານີ້ນະ ເປັນບຸກຄົນຕົວຕົນເຮົາຂຶ້ນມານີ້ນະ ອ່າ ຍ້ອນຫຍັງ ວ່າຊັ້ນນະ ຈະເປັນຜູ້ຍິງກໍຕາມ ເປັນຜູ້ຊາຍກໍຊ່າງ ຈະເປັນຜູ້ຍິງກໍຄືກັນ ເປັນຜູ້ຊາຍກໍຄືກັນ ມັນມີເຫດປັດໄຈ ມີຂອງ ເມື່ອເຫດສິ່ງນີ້ມີ ສິ່ງນີ້ມັນມີ ຄືມີ ມີຜູ້ໜຶ່ງ ອ່າ ເປັນ ເປັນເຫດ ແລະ ຜູ້ໜຶ່ງເປັນປັດໄຈ ຄືມີຜູ້ຍິງກັບຜູ້ຊາຍ ຄັນມີແຕ່ຜູ້ຊາຍນີ້ມັນຊິເກີດບໍ່ລະ ບໍ່ເກີດ ມີແຕ່ ຜູ້ຍິງກໍບໍ່ເກີດ ເມື່ອມີຜູ້ຍິງກັບຜູ້ຊາຍມັນກໍເກີດ ເພາະສິ່ງນີ້ມີ ສິ່ງນີ້ຈຶ່ງຍ່ອມມີ ສິ່ງນີ້ເກີດຂຶ້ນ ສິ່ງນີ້ກໍຍ່ອມເກີດຂຶ້ນ ອັນນີ້ເປັນຄວາມຈິງ ອ່າ ເປັນຄວາມຈິງ ເປັນຄວາມຈິງ ຫຼື ທຳມະ ແລະ ເກີດຂຶ້ນດ້ານຈິດໃຈກໍເຊັ່ນ ກັນ ບໍ່ແມ່ນຊິແຄ່ແຕ່ທາງກາຍເທົ່ານັ້ນ ດ້ານຈິດໃຈກໍເຊັ່ນກັນ ເມື່ອຄວາມໂລບຈະເກີດນະ ຍ້ອນຫຍັງຫັ້ນນະ ຍ້ອນ ເມື່ອຄວາມຫຼົງຈະເກີດ ເມື່ອຄວາມໂກດຈະເກີດ ເມື່ອຄວາມໂລບ ຄວາມໂກດ ຄວາມຫຼົງ ມັນຈ ະເກີດຂຶ້ນມາໄດ້ນະ ມັນກໍເພາະມີເຫດປັດໄຈຄືກັນ ຖ້າເຮົາບໍ່ມີ ເຮົາວ່າ ຄິດວ່າບໍ່ມີເຫດປັດໄຈນະ ມັນກໍຈະບໍ່ ບໍ່ ບໍ່ເຂົ້າໃຈເລື່ອງທຳມະ ຖ້າເຮົາເຂົ້າໃຈເລື່ອງທຳມະນີ້ ຈະວ່າ ທຸກສິ່ງເກີດຂຶ້ນ ຕັ້ງຢູ່ ດັບໄປ ຕາມ ເຫດຕາມປັດໄຈ ນີ້ ອັນນີ້ເປັນພາວະຂອງທຳມະ ອືມ ເປັນພາວະຂອງທຳມະ ແລະ ພະພຸດທະເຈົ້າຊົງສອນທີ່ສຸດນີ້ ຄືໃນທາງພຸດທະສາສະໜາເຮົານີ້ນະ ທາງພຸດທະສາສະໜາເຂົານີ້ສອນເລື່ອງດັບທຸກ ມັນວ່າ ອິ ທະ ຕະຖາຄະໂຕ ໂລເກ ອຸປປັນໂນ ຕະຖາຄົດເກີດຂຶ້ນແລ້ວໃນໂລກນີ້ ອະຣະຫັງ ສຳມາສຳພຸດໂທ ເປັນຜູ້ໄກຈາກກິເລດ ຕັດສະຮູ້ຊອບໄດ້ໂດຍພຣະອົງເອງ ທຳໂມ ຈະ ເທສິໂຕ ນິຍານິໂກ ແລະ ພະທຳທີ່ຊົງສະແ ດງເປັນທຳເຄື່ອງອອກຈາກທຸກ ອຸປະສະມິໂກ ປະຣິນິບພານິໂກ ເປັນເຄື່ອງສະຫງົບກິເລດ ເປັນໄປເພື່ອປະຣິນິບພານ ນະ ອັນນີ້ໝາຍເຖິງວ່າ ພຣະພຸດທະເຈົ້າເກີດຂຶ້ນມາແລ້ວນີ້ ຊົງສອນແຕ່ເລື່ອງທຸກ ເລື່ອງ ດັບທຸກ ແລະ ເລື່ອງດັບບໍ່ເຫຼືອແຫ່ງທຸກ ຫຼື ທາງດຳເນີນໃຫ້ເຖິງຄວາມດັບບໍ່ເຫຼືອແຫ່ງທຸກ ຕະຖາຄົດສອນເລື່ອງນີ້ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ມັນມີທຸກ ຄັນບໍ່ມີທຸກລະ ມັນເປັນຈັ່ງໃດ ຖ້າບໍ່ມີທຸກ ມັນກໍມີຄວາມສະບາຍ ບໍ່ຕ້ອງຮ້ອງ ບໍ່ ຕ້ອງ ບໍ່ຮ້ອງຮຽກຫາກໍໄດ້ ຄວາມສະບາຍ ຫຼື ຄວາມສຸກນັ້ນນະ ເມື່ອຄົນທຸກມັນດັບໄປ ມັນກໍ ຄວາມສຸກ ມັນກໍໂຜ່ຂຶ້ນມາ ເໝືອນກັບບຸນນີ້ແຫຼະ ໂອ້ ລາງຄົນຢາກໄດ້ບຸນ ຢາກໄດ້ບຸນ ຢາກ ຢາກໄດ້ບຸນ ອ່າ ປາດຖະໜາເອົ າບຸນ ເສຍເບ້ຍເສຍເງິນເພື່ອເອົາບຸນ ເສຍເຫື່ອເສຍແຮງເພື່ອເອົາບຸນ ມັນກໍຖືກຢູ່ ແຕ່ວ່າເຮົາຕ້ອງຄິດເຖິງວ່າບຸນນັ້ນນະ ມັນເປັນຂອງສະອາດ ບຸນເປັນຂອງເລື່ອງສະອາດ ອ່າ ແຕ່ຖ້າເຮົາທຳ ທຳສິ່ງສົກກ ະປົກຢູ່ນີ້ ມັນຊິເປັນສະອາດໄດ້ບໍ ເໝືອນກັບເຮົາທຳບາບຢູ່ນີ້ ບໍ່ລະບາບນີ້ ມັນຊິໄດ້ບຸນຈັ່ງໃດ ສ້າງບຸນມານີ້ ສ້າງບຸນມາ ສ້າງບຸນມາ ເຮົາມາເປື້ອນກັບ ອ່າ ເປື້ອນກັບຄວາມໂລບ ເປື້ອນກັບຄວາມໂກດ ເປື້ອນກັບ ຄວາມຫຼົງ ສ້າງບຸນ ສ້າງຄວາມສະອາດດີແລ້ວ ມາສ້າງຄວາມເປື້ອນເປິໃສ່ ມັນກໍສາມາດບໍ່ມີ ດັ່ງນັ້ນ ພະພຸດທະອົງທ່ານໄດ້ໃຫ້ເຮົາສ້າງບຸນດ້ວຍຄວາມລະບາບ ນະ ເບື້ອງຕົ້ນ ລະບາບກ່ອນ ນະ ລະບາບແລ້ວ ຈຶ່ ງສ້າງບຸນໃສ່ ສ້າງບຸນ ເໝືອນກັບເຮົາຢາກໃຫ້ເສື້ອຜ້າຂອງເຮົານີ້ ທີ່ມັນສົກກະປົກແລ້ວນີ້ ຢາກໃຫ້ມັນເປັນຄວາມສະອາດ ຕ້ອງຊັກ ຕ້ອງຟອກ ແລ້ວກໍຮັກສາໄວ້ບໍ່ໃຫ້ມັນເປື້ອນເປິ ແມ້ແຕ່ສະຖານທີ່ບໍ ຫຼືວ່າຮ່າງ ກາຍເຮົາກໍແລ້ວແຕ່ ເຮົາຕ້ອງລະຄວາມສົກກະປົກຂອງເຮົາ ຄືບໍ່ທຳຄວາມສົກກະປົກຂອງເຮົາໃຫ້ເກີດຂຶ້ນໃນຮ່າງກາຍ ໃນຈິດໃຈຂອງເຮົາ ເຮົາກໍຈະເປັນ

ຈິງດ້ວຍສົມມຸດກໍໄດ້ ນະ ເບື້ອງຕົ້ນນີ້ແຫຼະ ຈິງດ້ວຍສົມມຸດເດ້ ສົມມຸດສັດຈະ ເຊິ່ງຈິງດ້ວຍຄວາມສົມມຸດ ມັນກໍເປັນເບື້ອງຕົ້ນ ນະ ຂອງວ່າເຮົາບໍ່ມີຄວາມຮູ້ເລື່ອງສົມມຸດ ຫຼືເຮົາບໍ່ເຫັນໃນສົມມຸດ ເຮົາກໍຈະເປັນວິ ມຸດບໍ່ໄດ້ ຕ້ອງອີງອາໄສສົມມຸດກ່ອນ ຈິງໂດຍສົມມຸດ ອ່າ ແຕ່ວ່າມັນຊິຢູ່ສົມມຸດຢູ່ຫັ້ນຕະຫຼອດບໍ່ໄດ້ເດ້ ນະ ຕ້ອງມີສົມມຸດຕະສັດຈະ ແລ້ວກໍປະລະມັດຖະສັດຈະ ນະ ຈິງຢ່າງຍິ່ງ ປະລະມັດຖະສັດຈະນີ້ຄືຈິງຢ່າງຍິ່ງ ບໍ່ ຈິງດ້ວຍສົມມຸດ ຈິງຢ່າງແທ້ຈິງ ດັ່ງນັ້ນ ຈິງຢູ່ແທ້ຈິງນັ້ນ ຄືເວລານີ້ເຮົາ ເລີຍຈາກສົມມຸດໄປເຖິງປະລະມັດຖະ ປະລະມັດຖະສັດຈະ ຄືວ່າ ການທີ່ເຮົາຈະດັບທຸກໄດ້ນີ້ ບາງຄົນກໍວ່າດັບຄວາມໂລບ ດັບຄວາມໂກດ ດັບຄວາມຫຼົງ ດັບເທົ່າໃດກໍຍັງ ຍັງເຫຼືອຢູ່ ດັບເທົ່າໃດກໍຍັງບໍ່ ບໍ່ໝົດຢູ່ ເປັນຫຍັງຈັ່ງບໍ່ໝົດ ເພາະຕົວຕົນຍັງມີຢູ່ ນະ ອັນນີ້ແຫຼະ ຕົວຕົນຍັງມີຢູ່ ອ່າ ເຮົາຈະເຂົ້າເຖິງວ່າ ຄຳສັ່ງ ແລະ ຄຳສອນຂອງຕະຖາຄົດ ຂອງພຸດທ ະເຈົ້ານີ້ ເພິ່ນວ່າ ຮູປັງອະນິດຈັງ ເວທະນາອະນິດຈາ ສັນຍາອະນິດຈາ ສັງຂາລາອະນິດຈາ ວິນຍານັງອະນິດຈັງ ຮູບກໍບໍ່ທ່ຽງ ເວທະນາກໍບໍ່ທ່ຽງ ສັນຍາກໍບໍ່ທ່ຽງ ສັງຂານກໍບໍ່ທ່ຽງ ວິນຍານກໍຍັງບໍ່ທ່ຽງ ສະນັ້ນ ທຸກ ຢ່າງ ສັບເພທຳມາອະນັດຕາ ທຸກຢ່າງບໍ່ແມ່ນຕົວຕົນທັງໝົດ ນະ ໃນເມື່ອວ່າບໍ່ມີຕົວຕົນນະ ຄວາມທຸກມັນຈະມີຢູ່ໃສ ນະ ຄວາມໂກດມັນຈະມາຢູ່ຈັ່ງໃດ ຄວາມຫຼົງມັນຈະມາຈາກຈັ່ງໃດ ຄວາມໂລບມັນກໍບໍ່ມີ ເພາະ ບໍ່ມີຕົວຕົນ ຄວາມໂກດກໍບໍ່ມີ ຄວາມໂລບເປັນເລື່ອງຂອງຄວາມໂລບ ເປັນນາມມະທຳຊື່ໆ ເປັນພາວະຂອງທຳມະຊື່ໆ ຄວາມໂກດກໍເປັນພາວະຂອງທຳມະ ອ່າ ຄວາມຫຼົງກໍເໝືອນກັນ ແຕ່ຖ້າເຮົາມີຕົວຕົນແລ້ວ ເຮົາຈຶ່ງໄປ ໄປເອົາຄວາມໂກດມາເປັນ ຄວາມ ເປັນຂອງເຮົາ ອ່າ ຄວາມຫຼົງມາເປັນຂອງເຮົາ ເອົາຄວາມໂລບມາເປັນຂອງເຮົາ ເພາະມັນມີຕົວຕົນ ສະນັ້ນ ພະພຸດທະອົງທ່ານໄດ້ສອນໄວ້ວ່າ ເຮົາຈະຕ້ອງ ສຶກສາວ່າ ເມື່ອເຮົາ ເມື່ອເຮົາບໍ່ມີນະ ເຮົາບໍ່ມີນະ ຕົວເຮົານັ້ນບໍ່ມີນະ ບໍ່ມີຄຳວ່າຕົວເຮົານະ ອ່າ ເມື່ອໃດເຮົາເຫັນຮູບກໍສັກແຕ່ວ່າເຫັນ ນະ ເຫັນຮູບກໍສັກແຕ່ວ່າເຫັນ ເມື່ອໃດໄດ້ຟັງສຽງ ກໍສັກແຕ່ວ່າໄດ້ຟັງສຽ ງ ເມື່ອໃດໄດ້ດົມກິ່ນກໍສັກແຕ່ວ່າໄດ້ດົມກິ່ນ ໄດ້ຊີມລົດ ໄດ້ສຳຜັດ ອ່າ ທາງຜິວໜັງ ທາງຮ່າງກາຍ ຫຼື ໄດ້ຮູ້ແຈ້ງອາລົມຕ່າງໆ ກໍສັກແຕ່ວ່າ ສັກແຕ່ວ່າ ມັນເປັນພຽງສັກແຕ່ວ່າເທົ່ານັ້ນ ມັນບໍ່ມີຕົວ ບໍ່ມີຕົນ ບໍ່ມີເຮົາ ບໍ່ມີເ ຂົາ ໃນເມື່ອວ່າເຮົາ ຕົວເຮົາ ຕົວເຂົາບໍ່ມີນະ ອ່າ ເຂົານັ້ນກໍພຽງແຕ່ວ່ານາມທຳນະ ເປັນຮູບທຳ ແລະເປັນນາມທຳຕະຫຼອດ ສະນັ້ນ ການທີ່ເຮົາຢູ່ດ້ວຍກັນເນ້ຍ ເຮົາມີຫູ ເຮົາມີຕາ ເຮົາມີດັງ ເຮົາມີລີ້ນ ເຮົາມີກາ ຍ ແລະກໍມີຈິດໃຈ ມັນຕ້ອງມີຂອງເຂົານະ ໄປສຳຜັດກັນ ນະ ມາສຳຜັດກັນ ອ່າ ເມື່ອສຳຜັດມັນເກີດຂຶ້ນເນ້ຍ ສຳຜັດມັນເກີດຂຶ້ນເຊັ່ນໄດ້ວ່າ ຕາກັບຮູບ ຕາກັບຮູບມັນ ມັນເຈີກັນ ມັນເຫັນກັນ ອ່າ ຕາກັບຮູບມັນເກີດຂຶ້ ນຫຍັງ ຕາກັບຮູບມັນເກີດຂຶ້ນຫຍັງນະ ເຮົາຕ້ອງເຫັນໂຕ ໂຕສຳຄັນໂຕນີ້ເລີຍ ຕາກັບຮູບ ຄືວ່າ ບຸກຄົນທັງສອງນະ ຄືເຮົາກັບເຂົານະ ຕົວຢ່າງວ່າ ກໍເຮົາກັບເຂົາກໍໄດ້ ເພາະນາມສົມມຸດວ່າເຮົາກັບເຂົາ ເມື່ອເ ຮົາເຫັນເຂົານະ ວິນຍານທາງຕາມັນກໍເກີດຂຶ້ນນະ ເພາະຕາເຮົາຍັງມີ ເອີ ຈັກຂຸວິນຍານຍັງມີຢູ່ ຍັງມີຄົບຖ້ວນຢູ່ ຕາເຮົາບໍ່ທັນບອດເດ້ ປະສາດຕາຍັງມີຢູ່ ມັນກໍຕ້ອງເຫັນເຂົາ ເຫັນເຮົາ ເຫັນເຮົາ ເຫັນເຂົາ ເ ຫັນເຮົານີ້ ຄຳສົມມຸດວ່າ ເປັນ ເປັນເຂົາເປັນເຮົານັ້ນ ມັນເປັນຄວາມສົມມຸດ ບໍ່ໄດ້ເປັນຕົວຕົນ ບໍ່ໄດ້ມີຕົວຕົນ ອ່າ ຕົວຕົນຫາ ຫາ ຫາບໍ່ ຫາບໍ່ໄດ້ ຫາບໍ່ເຈີ ບໍ່ມີ ຖ້າເຮົາຕົວຕົນບໍ່ມີເນ້ຍ ເຂົາກັບເຮົານະ ເປັນພຽງແຕ່ນ າມທຳ ຫຼື ຮູບທຳ ເກີດຂຶ້ນເທົ່ານັ້ນ ອ່າ ຂັນ 5 ກໍຄືວ່າ ຂັນ 5 ທັງຂັນນະ ເປັນອະນັດຕາທັງໝົດ ເມື່ອຕາເຫັນນະ ຂັນຫ້າເກີດທາງຕານະ ຂັນ 5 ເກີດທາງຕາ ບໍ່ແມ່ນ ບໍ່ແມ່ນເຮົາເກີດ ມັນຕົວເຮົາ ເຮົາບໍ່ ຕົວເຮົາບໍ່ມີເດ້ ຕົ ວເຮົາບໍ່ໄດ້ເກີດນະ ເປັນແທ້ແຕ່ວ່າຂັນ 5 ເກີດທາງຕາ ເມື່ອຕາເຫັນຮູບນະ ເປັນຮູບຂັນນະ ເປັນຮູບຂັນ ບໍ່ແມ່ນໂຕເຮົາເດ້ ເປັນຮູບຂັນ ຖ້າເປັນພຽງແຕ່ຮູບຂັນນັ້ນນະ ເຮົາຈະບໍ່ໄປສຳຄັນໝັ້ນໝາຍວ່າ ຮັກບໍ ຫຼືຊັ ງ ນະ ຊອບບໍ ຫຼືບໍ່ຊອບ ເຮົາຈະບໍ່ສຳຄັນໝັ້ນໝາຍ ເຮົາເຫັນແລ້ວ ສັກແຕ່ວ່າໄດ້ເຫັນເທົ່ານັ້ນ ນະ ຫຼືເຮົາໄດ້ຟັງສຽງເຂົາກ່າວສິ່ງໃດສິ່ງໜຶ່ງມາຫາເຮົາ ຈະກ່າວຄວາມດີບໍ ຈະກ່າວຄວາມບໍ່ດີ ຫຼືວ່າເຂົາສັນເສີນບໍ ເຂົານິນທາບໍ ເລື່ອງຄວາມສັນເສີນມັນເປັນຮູບທຳ ເປັນນາມທຳ ນະ ເປັນນາມທຳເທົ່ານັ້ນ ອ່າ ເລື່ອງນິນທາກໍຄືກັນ ເປັນນາມທຳເທົ່ານັ້ນ ບໍ່ໄດ້ແມ່ນເຮົາ ບໍ່ໄດ້ແມ່ນເຂົາ ເຂົາກ່າວອອກມາຕາມພາວະຂອງທ ຳມະ ຕາມກົດເກນຂອງ ເມື່ອສິ່ງນັ້ນ ສິ່ງນີ້ມີ ສິ່ງນີ້ຍ່ອມມີ ເມື່ອຈິດໃຈເຂົາມີການປຸງແຕ່ງແນວໃດຂຶ້ນມາ ເຂົາກໍກ່າວຂຶ້ນມາ ເມື່ອເຂົາກ່າວຂຶ້ນມາແລ້ວ ເຮົາຈະບໍ່ຮັບເອົາ ເປັນຫຍັງຈະບໍ່ຮັບເອົາ ເພາະວ່າເຮົ ານະ ເປັນພຽງແຕ່ຮູບທຳ ແລະກະນາມທຳເທົ່ານັ້ນ ຈະບໍ່ຮັບເອົາ ບໍ່ວ່າດີວ່າຊົ່ວ ໄດ້ຍິນກະພຽງແຕ່ໄດ້ຍິນ ໄດ້ຍິນສຽງກະພຽງແຕ່ໄດ້ຍິນສຽງເທົ່ານັ້ນນະ ອັນນີ້ເພິ່ນ ເຮົາຈະຫາວິທີ ອ່າ ຫາວິທີເພື່ອດັບ ດັບກິເລ ດຕົວນີ້ແຫຼະ ດັບກິເລດຄວາມໂລບ ຄວາມໂກດ ຄວາມຫຼົງນັ້ນ ຖ້າວ່າເຮົາມີໂຕມີຕົນນະ ຄວາມໂລບມັນກະມີຂອງເຮົາ ເປັນຂອງເຮົາ ເອີ ເປັນເຮົາ ເປັນຜູ້ຢາກໄດ້ ຖ້າຢາກໄດ້ບໍ່ພໍໃຈໃນເຮົານັ້ນ ບໍ່ຕາມໃຈ ໄດ້ ບໍ່ ບໍ່ຖືກໃຈນະ ເຮົາກະມີຄວາມໂກດ ເປັນຫຍັງຈະມີຄວາມໂກດ ເພາະມີຄວາມຫຼົງ ມັນຢູ່ດຽວກັນ ມັນ ຄວາມໂລບ ຄວາມໂກດ ຄວາມຫຼົງ ມັນວຽນໄປວຽນມາຢູ່ຫັ້ນ ເມື່ອມີຄວາມຫຼົງໂຕດຽວເທົ່ານັ້ນ ມີຄວາມຫຼົງ ໂຕດຽວ ຫຼົງເຊື່ອວ່າເຂົາມີ ຫຼົງເຊື່ອວ່າເຮົາມີ ແທ້ທີ່ຈິງເຂົາກໍບໍ່ມີ ເຮົາກໍບໍ່ມີ ຖ້າເຮົາຄິດເບິ່ງດູວ່າ ພະພຸດທະເຈົ້າສອນຈັ່ງໃດວ່າ ເນຕັງ ມະມະ ເນໂສຫະມັດສະມິ ນະເມໂສ ອັດຕາ ນັ້ນບໍ່ແມ່ນເຮົາ ນັ້ນບໍ່ແມ່ນຕົ ວຕົນຂອງເຮົາ ນັ້ນບໍ່ແມ່ນສິ່ງ ສິ່ງຂອງເຮົາ ນະ ຄັນເຮົາເຫັນໄປຢ່າງນີ້ນະ ກໍດັບທຸກໄດ້ ນີ້ໄປພິຈາລະນາອີກອັນໜຶ່ງ ດັບທຸກໄດ້ ດັບປັນຫາໄດ້ນະ ດັບປັນຫາໄດ້ ຄືຕົວຢ່າງວ່າຂ່າວມາແຕ່ລະຄັ້ງແຕ່ລະທີນະ ມື້ວານ ມື້ຊືນນີ້ ຂ່າວວ່ານັ່ງເຄື່ອງບິນມາແລ້ວນະ ຍັງຕີກັນໃນເຄື່ອງບິນ ຈົນເຄື່ອງບິນບິນບໍ່ໄດ້ ລົງຈອດສຸກເສີນ ຍ້ອນຫຍັງບໍລະ ຍ້ອນຕົວຕົນນະ ຍ້ອນມັນມີຕົວຕົນ ເມື່ອຕົວ ຕົວຕົນແລ້ວ ມັນ ສຽງມັນມາກໍມາຖືກຕົວຕົນນະ ກໍຕົວ ຕົວຕົນເປັນຜູ້ຮັບເອົານະ ເປັນຫຍັງມັນຈັ່ງມີຕົວຕົນ ເພາະຄວາມຫຼົງ ມັນ ມັນ ມັນຫຼົງ ຫຼົງຜິດຊື່ໆ ວ່າ ຫຼົງວ່າຕົວຕົນ ອ່າ ຫຼົງຕົວຕົນແລ້ວ ມັນກໍເລີຍມີການທະເລາະວິວາດກັນ ຍ້ອນວ່າ ເອີ ແຂ່ງດີແຂ່ງເດັ່ນ ອືມ ກ ານແຂ່ງດີແຂ່ງເດັ່ນນະ ການແຂ່ງຄວາມຮູ້ ວ່າເຮົາດີກວ່າເຂົາ ເຂົາດີກວ່າເຮົາ ວ່າເຮົາ ເຮົາດີກວ່າເຂົາ ເຂົາຊົ່ວກວ່າເຮົາ ແລະ ຢ່າງໃດຢ່າງໜຶ່ງ ຢາກອວດອິດທິພົນ ຢາກອວດ ອ່າ ຄວາມສາມາດຂອງເຮົາ ມັນກໍເລີຍຜິດກັນ ເພາະຄວາມຫຼົງ ເມື່ອມັນມີຄວາມຫຼົງແລ້ວ ມັນ ມັນບໍ່ມີຄວາມເມດຕາປານີຕໍ່ຜູ້ອື່ນ ມີແຕ່ຢາກເອົາຊະນະຜູ້ອື່ນ ພະພຸດທະເຈົ້າຊົງສອນວ່າ ຊະນະຜູ້ອື່ນຕັ້ງຮ້ອຍເທົ່າພັນເທົ່າ ເນີຍ ຊະນະຜູ້ອື່ນຕັ້ ງຮ້ອຍເທົ່າພັນເທົ່າ ຍັງບໍ່ເທົ່າກັບຊະນະຕົວເອງຄັ້ງດຽວ ອື ນັ້ນແຫຼະ ຊະນະຕົວເອງຄືຊະນະຫຍັງ ຊະນະກິເລດທີ່ມັນມີສຳຄັນໝັ້ນໝາຍວ່າຕົວ ວ່າຕົວວ່າຕົນຂອງເຮົານະ ມັນຈຶ່ງດັບທຸກບໍ່ໄດ້ ຄັນດັບທຸກບໍ່ໄດ້ນີ້ ແ ລ້ວເອົາບຸນຂອງກຸສົນຂອງເຮົາມັນຢູ່ໃສລະ ບຸນກຸສົນຂອງເຮົານີ້ຄື ຄືລະ ເອີ ຄືລະ ຄັນບໍ່ ບໍ່ຈິງນະ ຄັນເຮົາທຳບໍ່ຈິງ ມັນບໍ່ເຖິງພະ ຄັນບໍ່ລະ ບໍ່ເຖິງທຳນະ ເຮົາຕ້ອງລະ ອະ ລະຄວາມໂລບບໍ ນີ້ ດ້ວຍການໃຫ້ທານ ລະ ຄວາມໂລບດ້ວຍການໃຫ້ທານ ລະຄວາມໂກດດ້ວຍການຮັກສາສິນ ລະຄວາມຫຼົງດ້ວຍການຈະເລີນພາວະນາ ຄືຈະເລີນຈິດຂອງເຮົາ ຈະເລີນຈິດຕະພາວະນາ ຫຼືວ່າ ເມດຕາບອກໄປຈັ່ງຕ່າງໆ ອາ ເມດຕາທ ຳ ກະລຸນາທຳ ມຸທິຕາ ອຸເບກຂາ ໄປຊັ້ນແຫຼະ ດັ່ງນັ້ນ ທຳມະບໍ່ໄດ້ສອນໃຫ້ຄົນມີຄວາມໂລບ ທຳມະບໍ່ໄດ້ສອນໃຫ້ມີຄວາມໂກດ ທຳມະບໍ່ໄດ້ສອນໃຫ້ມີຄວາມຫຼົງ ທຳມະສອນໃຫ້ຄົນເຮົາມີສະຕິ ມີສຳປະຊັນຍະ ມີສະ ມາທິ ມີປັນຍາ ອາ ໄອ້ສິນ ສະມາທິ ປັນຍານີ້ ເປັນຂອງທຸກຄົນ ອາ ເປັນຂອງທຸກຄົນທີ່ຈະຕ້ອງສຶກສາ ແລະ ຕ້ອງພັດທະນາຈິດໃຈຂອງເຮົາ ເຮົາຈະເອົາອັນອື່ນມາພັດທະນານີ້ ພັດທະນາເປັນໄປໃນທາງທີ່ເກີດຄ ວາມທຸກທັງນັ້ນ ຄືເອົາວັດຖຸມາພັດທະນາ ມັນຈະກິນອັນແຊບກໍຊື້ ຊື້ກິນ ມັນຈະນຸ່ງອັນງາມກໍຊື້ນຸ່ງ ອາ ມັນຈະຢູ່ເຮືອນດີ ຢູ່ເຮືອນໃຫຍ່ ຂີ່ລົດງາມກໍຊອກຊື້ໃຫ້ມັນ ຊື້ປານໃດກໍຕາມ ອາ ຈະງາມປານໃດກໍຕາມ ຍັງບໍ່ມົ້ ມຄວາມຕາຍຢູ່ ໃນ ໃນທາງທີ່ຕາຍນັ້ນ ມັນຈະຕາຍໃນທາງໃດ ບາງຄົນ ຄົນ ຄົນສະຫຼາດນີ້ຕາຍແບບໂງ່ກໍມີເດ ອາ ຄົນສະຫຼາດຕາຍແບບໂງ່ກໍມີ ແຕ່ສິ່ງທີ່ບໍ່ຄວນຕາຍກໍຄື ຄືຂ້າກັນຕາຍ ຍິງກັນຕາຍ ໃສ່ຮ້າຍເຊິ່ງກັ ນແລະກັນ ບັງບຽດສຽດສີເຊິ່ງກັນແລະກັນ ຈຶ່ງໄດ້ຕາຍໃນກ່ອນກຳນົດ ອະກາລະມໍລະນະ ອະກາລະມໍລະນະ ຕາຍກ່ອນກຳນົດ ເພາະຕາຍດ້ວຍການກິນເຫຼົ້າ ຕາຍດ້ວຍການ ອາ ຕີກັນບໍ ຂ້າກັນບໍ ເອີ ປະຫັດປະຫ ານເຊິ່ງກັນແລະກັນ ຊີງດີຊີງເດັ່ນນະ ເຊິ່ງກັນແລະກັນ ສິ່ງນີ້ແຫຼະ ຍ້ອນມາຈາກການຂາດ ຂາດທຳມະເທົ່ານັ້ນ ມັນຈະມີຕົວຕົນຂຶ້ນມາ ຕົວຕົນຂຶ້ນມາ ຄັນເຮົາດັບຕົວຕົນໄດ້ນະ ດັບຄຳສຳຄັນໝັ້ນໝາຍວ່າຕົວວ່າເ ຮົາ ຂອງເຮົາໄດ້ຫັ້ນນະ ຄວາມໂລບມັນຈະບໍ່ໄປຖືກໃຜເດ ມັນກໍໄປເປັນຄວາມໂລບຊື່ໆ ເປັນພຽງແຕ່ຄວາມໂລບ ເປັນນາມມະທຳຢູ່ຊື່ໆ ຄວາມໂກດກໍເຊັ່ນກັນ ອາ ຄວາມຫຼົງກໍເຊັ່ນກັນ ກໍບໍ່ມີຄວາມຫຼົງໄດ້ ຄວາ ມຫຼົງເພາະມີຕົວຕົນຜູ້ຫຼົງ ຄວາມໂລບມີຕົວຕົນຜູ້ໂລບ ຄວາມໂກດມີຕົວຕົນຜູ້ໂກດນະ ແລ້ວມັນກໍເລີຍເປັນ ເປັນບັນຫາບໍ່ແລ້ວບໍ່ເລົ້າ ບັນຫາຂ້າກັນຕາຍ ບັນຫາຊິງຊັງ ເອົາໄປມາບໍ່ມີອັນຊິງກັບຊິງຊູ້ຊິງສາວຊິງ ຜົວຊິງເມຍ ອາ ເອົາໄປມາແລ້ວ ຫຼາຍຢ່າງທີ່ວ່າຈະເປັນຊິງກັນ ອາ ມັນເພາະວ່າມັນມີຕົວຕົນ ການມີຕົວຕົນກໍເພາະວ່າມີອະວິດຊາຄືຄວາມຫຼົງ ອະວິດຊາຄືຄວາມຫຼົງ ເປັນຫຍັງຈະມີຄວາມຫຼົງ ເພາະບໍ່ໄດ້ສຶກ ສາໃນທຳມະ ບໍ່ໄດ້ພົບກັບ ອາ ຄູບາອາຈານ ນັກປາດຕ່າງໆ ບໍ່ໄດ້ພົບກັບ ບໍ່ໄດ້ສຶກສາ ບໍ່ໄດ້ເຫັນຄວາມຈິງ ຄັນມັນບໍ່ເຫັນຄວາມຈິງແນ່ ກໍເປັນໂຫ ຫຼົງຄືເກົ່າ ຄວາມຫຼົງນະ ຂໍໃຫ້ເຮົາເຂົ້າໃຈເລື່ອງທຳມະ ເປັນຂອ ງສຳຄັນທີ່ສຸດໃນໂລກນີ້ ໂລກທັງໂລກນີ້ບໍ່ມີອັນໃດທີ່ຈະເປັນສຳຄັນກວ່າເຖິງທຳມະ ອາ ຄັນຖ້າຈິດ ການສຶກສາທຳມະນີ້ ທຳມະດາແລ້ວນີ້ ຜູ້ທີ່ມີມູນເຊື້ອ ຜູ້ທີ່ບໍ່ມີມູນເຊື້ອ ບໍ່ມີໃຜທີ່ຈະ ຈະປະຕິ ປະຕິເສດໄດ້ ມີມູນເ ຊື້ອມາແລ້ວກໍຕາມ ບໍ່ມີມູນເຊື້ອກໍຕາມ ສຶກສາໄດ້ທັງໝົດ ອາ ເພາະເປັນສິ່ງທີ່ຕ້ອງສຶກສາທີ່ສຸດ ອາ ໃຫ້ເຮົາຄິດວ່າ ຄົນເຮົານີ້ ອາ ຄົນເຮົານີ້ນະ ກັບສັດ ອາ ຫຼືວ່າເວົ້າ ເວົ້າດີໆ ເວົ້າງ່າຍໆ ເວົ້າ ອາ ສູງເກີນໄປກໍວ່າ ຄືມະນຸດເຮົານີ້ ມະນຸດເຮົານີ້ ກັບສັດ ຕາມທຳມະດາແລ້ວນີ້ ຖ້າເຮົາບໍ່ມີທຳ ອາ ບໍ່ມີທຳມະ ບໍ່ປະຕິບັດທຳມະ ແລະ ບໍ່ສຶກສາທຳມະ ເໝືອນກັບສັດ ເໝືອນກັບເດຍລະສານ ອາ ເໝືອນກັບເດຍລະສານ ເພາະວ່າການ ທີ່ຈະແຕກຕ່າງຈາກ ອາ ສັດເດຍລະສານນັ້ນ ມັນກໍຄືທຳມະເທົ່ານັ້ນ ເຊັ່ນຕົວຢ່າງວ່າ ຄົນເຮົານີ້ ຫຼືມະນຸດເຮົານີ້ນະ

ເສບກາມ ການປະສົມພັນເໝືອນກັນ ມີລູກມີເຕົ້າຄືກັນກັບສັດນັ້ນແຫຼະ ອາ ມີການໃນກາມະລາຄະມັນເກີດຄືກັນນະ ມີການກິນ ແລ້ວກໍມີການນອນ ອາ ມີການນອນ ເມື່ອມີການນອນແລ້ວກໍມີການຢ້ານໄພອັນຕະລ າຍຄືກັນ ຫຼີກໄພອັນຕະລາຍຄືກັນນະ ຄົນເຮົາກໍເຊັ່ນກັນ ມີການກິນ ການນອນ ການເສບກາມ ແລະ ການຫຼີກຈາກໄພອັນຕະລາຍກັນ ແຕ່ວ່າຄົນເຮົາເປັນ ທີ່ເປັນຜູ້ມີທຳມະ ມັນແຕກຕ່າງກັນ ສັດມັນບໍ່ມີເດີ້ ບໍ່ມີທຳມ ະເດີ້ ມັນຢາກນອນໃສມັນກໍນອນ ຢາກມາກິນຂອງຜູ້ໃດມັນກໍກິນ ຂອງສົກກະປົກບໍ ອີ່ຫຍັງຕ່າງໆ ມັນບໍ່ຮູ້ເລີຍ ວ່າແຕ່ມັນຢາກມັນກິນໂລດ ຢາກນອນ ນອນໃສ ນອນກາງ ກາງເດີ່ນ ກາງດິນ ກາງຫຍ້າ

ໂອ້ ສູນີ້ເປັນສັດກັດກັນເຮັດຫຍັງ ບັດຄົນເຮົາກັດກັນນັ້ນ ຕີກັນນັ້ນບໍ່ວ່າ ບໍ່ວ່າ ເປັນຫຍັງມັນຈັ່ງຕີກັນ ມັນຈັ່ງກັດກັນຊັ້ນ ເພາະມັນຂາດທຳມະ ນະ ຖ້າເຮົາ ຄົນໃນໂລກເຮົານີ້ນະມາຍິນດີໃນການສຶກສາ ແລະ ການປ ະຕິບັດທຳມະແລ້ວນີ້ ໂລກເຮົາຈະເປັນໂລກທີ່ພະສີອະລິຍະ ພະສີອະລິຍະ ບາງຄົນກໍນົບຂໍໃຫ້ພົບກັບຍຸກກັບສະໄໝຂອງພະອະລິຍະ ພະສີອະລິຍະເມດໄຕ ເພາະມັນບໍ່ມີຄວາມຮູ້ເລື່ອງພະອະລິຍະເມດໄຕ ອ່າ ມັນກໍເລີຍນົບໃຫ້ໄປພົບ ມັນຊິເປັນບ້ານເປັນເມືອງຢູ່ບໍ ອ່າ ຊິເປັນປະເທດຢູ່ບໍ ແຕ່ຫຼວງພໍ່ນີ້ເຄີຍສຶກສາມາແລ້ວ ບໍ່ເຫັນ ບໍ່ເຄີຍເຫັນມີບ່ອນໃດ ອ່າ ທີ່ວ່າເປັນບ້ານເປັນເມືອງຂອງພະສີອະລິຍະເມດໄຕ ແຕ່ວ່າມີ ຢູ່ນຳຄົນທຸກຄົນນະ ການເປັນພະສີອະລິຍະເມດໄຕນີ້ມີຢູ່ນຳຄົນທຸກຄົນ ມີຢູ່ນຳມະນຸດທຸກຄົນ ຜູ້ໃດສຶກສາ ແລະ ປະຕິບັດ ຜູ້ນັ້ນຈະເຫັນ ຈະຮູ້ ຈະເຂົ້າໃຈ ແລະ ຈະປະຕິບັດໄດ້ ເປັນພະສີອະລິຍະເມດໄຕໃນທັນທີທັ ນໃດທັນໃດ ບໍ່ຈຳເປັນຈະຕ້ອງລໍໃຫ້ຊາດນັ້ນຊາດນີ້ ບໍ່ຈຳເປັນ ຢ່າໄປລໍໃຫ້ຕາຍເສຍກ່ອນ ເກີດມາຊາດໃໝ່ຈັ່ງແມ່ນ ບໍ່ແມ່ນ ພະສີອະລິຍະເມດໄຕນີ້ນະ ບາງຄົນກໍບໍ່ເຂົ້າໃຈວ່າຕ້ອງຢູ່ໃນໂລກນີ້ ນະ ຈະເປັນເຖິ ງໂລກອື່ນ ມັນຢ່າ ຢ່າໄປຄິດຊະ ນະ ໃຫ້ຄິດຖືກຊະ ນະ ໃຫ້ຄິດຖືກຊະ ພະສີອະລິຍະເມດໄຕ ເບິ່ງເພິ່ນວ່າ ໄລ່ກັນມາແລ້ວ ກຸກຸສັນໂທ ໂກນາຄະມະໂນ ກັດສະໂປ ໂຄຕະໂມ ນະ ອະລິຍະເມດໄຕໂຍ ດຽວນີ້ຖ້າເຮົາຢ າກເປັນ ຊາດໃດ ຍຸກໃດ ສະໄໝໃດ ໄດ້ທັງໝົດ ເພາະທຸກຢ່າງຂຶ້ນຈາກການສຶກສາ ແລະ ປະຕິບັດເທົ່ານັ້ນນະ ສຶກສາອີ່ຫຍັງລະບັດນີ້ ສຶກສາ ແລະ ປະຕິບັດເລື່ອງທຳມະເທົ່ານັ້ນ ທຳມະຄືຄວາມຈິງຕາມຄວາມເປັ ນຈິງ ອ່າ ທຳມະຊຶ່ງສິ່ງປະເສີດ ທຳມະເປັນພາວະອັນປະເສີດ ຖ້າເຮົາປະຕິບັດອັນໃດໆ ມັນອອກຈາກທຸກ ອອກຈາກປັນຫາ ອອກຈາກຄວາມຫຼົງ ມັນກໍເປັນພາວະອັນປະເສີດຄືກັນເນາະ ສະນັ້ນຖ້າຫາກເຮົາຢ າກເປັນ ຢາກຮູ້ ຢາກເກີດໃນຍຸກພະສີອະລິຍະເມດໄຕໄດ້ນະ ເຮົາຈະທຳຈິດຂອງເຮົາເອງ ໃນການສຶກສາໃຫ້ຮູ້ວ່າ ສີອະລິຍະເມດໄຕນະ ສີນະ ພາສາພະພຸດທະເຈົ້າເພິ່ນສອນໄວ້ວ່າ ປະຕິບັດທຳ ອ່າ ໃຫ້ມີຄ ວາມຖືກຕ້ອງຕາມອັດຖະ ແລະ ພະຍັນຊະນະ ເຮົາວ່າ ສາດຖັງ ລະພະ ສາດຖັງ ສະພະຍັນຊະນັງ ເກວະລະປະລິປຸນນັງ ປະລິສຸດທັງ ພົມມະຈະລິຍັງ ປະກາເສສິ ການປະຕິບັດ ອ່າ ທຳໃຫ້ບໍລິສຸດບໍລິບູນ ອັນຖືກຕ້ອງ ຕາມອັດຖະ ແລະ ພະຍັນຊະນະ ບັດນີ້ພະຍັນຊະນະກໍຄືໂຕໜັງສືນະ ຖ້າມາ ມາແປ ແປຕາມໂຕໜັງສືວ່າ ສີ ສີ ສີແມ່ນຫຍັງ ມາ ສີຄືສິລິ ສິລິຄືຄວາມງາມນະ ສີນີ້ຄືສິລິ ສິລິຄືຄວາມງາມ ອະລິຍະຄືຄວາມຮຸ່ງເຮືອງຈະເລີ ນດ້ານຈິດໃຈເນາະ ຮຸ່ງເຮືອງຈະເລີນ ເມດໄຕຍະຄືວ່າມີຄວາມເມດຕາປານີຕໍ່ກັນ ມີຄວາມເອື້ອເຟື້ອເຜື່ອແຜ່ເຊິ່ງກັນແລະກັນ ເຫັນອົກເຫັນໃຈເຊິ່ງກັນແລະກັນ ເຫັນອົກເຂົາເໝືອນກັບອົກເຮົາ ເຫັນອົກເ ຮົາເໝືອນອົກເຂົາ ຕ້ອງມີຄວາມເອື້ອເຟື້ອເຜື່ອແຜ່ ມີຄວາມ ອ່າ ຊ່ວຍເຫຼືອເຊິ່ງກັນແລະກັນ ເມດໄຕຍະນະ ເວົ້າວ່າສີອະລິຍະເມດໄຕຍະນີ້ຄືຜູ້ມີຄວາມງາມ ອ່າ ມີຄວາມເມດຕາທຳນະ ມີຄວາມເມດຕາ ມີຄວ າມ ອ່າ ກະລຸນາ ມຸທິຕາ ອຸເບກຂາ ເຊິ່ງກັນແລະກັນ ບໍ່ ອ່າ ບຽດບຽນ ບໍ່ຂ້າຟັນລັນແທງ ບໍ່ໃສ່ຮ້າຍປ້າຍສີ ບໍ່ຄວາມ ບໍ່ມີຄວາມໂກດກັນແລະກັນ ມີເມດຕາທຳ ກະລຸນາທຳ ຕໍ່ກັນແລະກັນ ນັ້ນແຫຼະເປັນສີອະລິຍະເມດໄ ຕແລ້ວ ບໍ່ຈຳເປັນຈະໄປ ເອີ ລໍໃຫ້ເຖິງຊາດນັ້ນຊາດນີ້ ບໍ່ພົບນັ້ນພົບນີ້ ພົບດຽວນີ້ແຫຼະ ພາວະຂອງຈິດໃຈຂອງເຮົານີ້ຄື ພາວະຂອງທຳມະ ເອົາຕົວນີ້ມັນນະ ໃຫ້ເຂົາເຂົ້າໃຈຄັກໆວ່າ ສີຄືຄວາມງາມ

ຜູ້ໃດເຫັນທຳ ຜູ້ນັ້ນເຫັນເຮົາ ນີ້ອັນນີ້ ອັນນີ້ສ່ວນໜຶ່ງເນາະ ໃນສ່ວນໜຶ່ງໄດ້ ແລະ ການທີ່ວ່າພະພຸດທະເຈົ້າວ່າການປະຕິບັດນະ ການປະຕິບັດຕົວ ຕົວຂອງເຮົາເອງນະ ປະຕິບັດດ້ານກາຍໜຶ່ງ ດ້ານວາຈາໜຶ່ງ ດ້ານ ຈິດໃຈຂອງເຮົາໜຶ່ງ ມີສະໄໝໜຶ່ງທີ່ ອ່າ ພະອານົນໄດ້ໄປ ອ່າ ກ່າວທູນກັບອົງພະສາດສະດາ ຕອນ

ອ່າ ດອກໄມ້ມາເປັນກອງ ນຳບູຊາຕະຖາຄົດ ໃນວັນຈະສິ້ນພະຊົນ ຕະຖາຄົດໄດ້ຕັດໄວ້ວ່າ ພິກສຸທັງຫຼາຍ ຈະເປັນພິກສຸກໍຕາມ ພິກສຸນີກໍຕາມ ອຸບາສົກກໍຕາມ ອຸບາສິກາກໍຕາມ ຜູ້ໃດປະຕິບັດທຳຕາມທຳຢູ່ສະເໝີ ປ ະຕິບັດທຳຊອບຍິ່ງຢູ່ສະເໝີ ປະຕິບັດທຳສົມຄວນແກ່ທຳຢູ່ສະເໝີ ເຮົາກ່າວວ່າຜູ້ນັ້ນແຫຼະ ເປັນຜູ້ບູຊາຕະຖາຄົດ ເຄົາລົບຕະຖາຄົດທີ່ແທ້ຈິງນະ ສະນັ້ນຈຶ່ງວ່າການໃຫ້ບູຊາຕະຖາຄົດ ກໍເພາະການປະຕິບັດທຳນ ະ ເຮົາຈະໄປບູຊາດ້ວຍທູບທຽນບໍ ດ້ວຍດອກໄມ້ນີ້ ກະເປັນສ່ວນໜຶ່ງເທົ່ານັ້ນ ເປັນສ່ວນພາຍນອກເທົ່ານັ້ນ ຄັນຖ້າຈະໄປທຽບເປັນພາສາເຂົາກໍວ່າ ອາມິດ ອາມິດບູຊາ ອາມິດບູຊານີ້ຄືວ່າ ອາມິດໝາຍເຖິງວ່າເ ຫຍື່ອ ເມື່ອເຮົາເອົາອັນ ອ່າ ຂີ້ກະເດືອນບໍ ເອົາຫຍັງຕາມເບັດນະ ມັນເປັນເຫຍື່ອລໍ້ໃຫ້ອັນ ອ່າ ປາມາສວບ ມາ ມາກິນເບັດ ແລ້ວເຮົາຈະໄດ້ປາມາກິນ ອັນນີ້ກໍເປັນອາມິດນະ ຄຳວ່າອາມິດນີ້ກໍເປັນເຫຍື່ອລໍ້ ເປັນ

ເຮົາກໍຈະອະໂຫສິກຳເຊິ່ງກັນໄດ້ ເມື່ອອັນໃດເກີດຂຶ້ນ ເມື່ອໃດເປັນໄປ ເມື່ອໃດຕັ້ງຢູ່ເນາະ ສະນັ້ນການທີ່ເຮົາຈະສຶກສາໃຫ້ພົ້ນທຸກແທ້ໆ ຄືເຮົາລະຕົວຕົນເສຍໄດ້ ລະຕົວຕົນ ລະຄວາມສຳຄັນມານະໝາຍວ່າ ຕົວ ວ່າໂຕ ວ່າຕົວເຮົາຂອງເຮົານີ້ອອກໄປເສຍໄດ້ນີ້ ຄວາມໂລບ ຄວາມໂກດ ຄວາມຫຼົງ ຄວາມອິດສາ ຄວາມຊິງຊັງ ຄວາມອັນໃດ ມັນຈະເກີດຂຶ້ນບໍ່ໄດ້ ຫຼືວ່າມັນເມື່ອເກີດຂຶ້ນແລ້ວ ມັນຈະດັບໄປ ເນາະ ມື້ນີ້ ຫຼວງ ພໍ່ໄດ້ມາເວົ້າໃຫ້ ເລື່ອງໃຫ້ຟັງວ່າ ເມື່ອ ເມື່ອເຮົາບໍ່ມີ ເມື່ອເຮົາບໍ່ມີ ຄວາມທຸກທັງປວງມັນກະໝົດໄປເນາະ ອັນມື້ນີ້ກໍເວລາກະລ່ວງລັບລ່ວງກາຍໄປຫຼາຍແລ້ວ ສະນັ້ນຈຶ່ງຂໍ ອ່າ ກະ ອ່າ ຝາກມາທາງຍາດໂຍມ ຫຼື ວ່າ ທ່ານຜູ້ຮູ້ທັງຫຼາຍນີ້ ສິ່ງໃດສິ່ງໜຶ່ງທີ່ເປັນ ເປັນໄປຕາມຄວາມເປັນຈິງແລ້ວ ຫາກວ່າມັນບໍ່ສົບອາລົມຂອງທ່ານ ກໍຂໍອະໂຫສິກຳເນາະ ສິ່ງໃດທີ່ມັນເປັນປະໂຫຍດ ກໍຂໍເອົາໄປປະພຶດປະຕິບັດ ເພື່ອຈະໄດ້ພົ້ນຈ າກຄວາມທຸກໄດ້ເນາະ ຕໍ່ໄປກໍມີ ອ່າ ຄວາມຈະ

ນິມົນອາຈານຊາຍ
ສຳລັບທ່ານໃດທີ່ຍັງມີຄວາມສົນໃຈກ່ຽວກັບໃນເລື່ອງຂອງທຳມະ ຫຼືວ່າສິ່ງໃດກໍຕາມ ຮ່ວມສົນທະນາໄດ້ເນາະ 0302808221 ເຊິ່ງທາງຍາພໍ່ກໍໄດ້ເວົ້າເຖິງເລື່ອງຂອງ ຄຳສອນໃນທາງພຸດທະສາສະໜານີ້ ແກ່ນສານທີ່ແ ທ້ຈິງ ກໍຄືເວົ້າເຖິງເລື່ອງຂອງການຫຼຸດພົ້ນ ເປັນສາລະ ເປັນແກ່ນສານ ເຊິ່ງວ່າຫຼຸດພົ້ນຈາກຫຍັງ ກະຄືຫຼຸດພົ້ນຈາກການທີ່ມີອັດຕາຕົວຕົນ ຄຳວ່າອັດຕາຕົວຕົນ ກໍຄືໝາຍເຖິງວ່າສິ່ງທີ່ເຮົາຍັງຍຶດໝັ້ນຖືໝັ້ນວ່າ ນີ້ຄື ເຮົາ ນີ້ຄືຕົວຕົນຂອງເຮົາ ນີ້ຄືຂອງຂອງເຮົາ ແບບຊີ້ ອ່າ ອັນນີ້ເປັນພາສາແບບໂລກໆ ອ່າ ຖາມວ່າເປັນຈິງບໍ່ ໃນທາງທຳນີ້ເພິ່ນວ່າຄວາມຈິງມັນມີຢູ່ສອງຢ່າງ ສອງຢ່າງ ແບບໂລກກໍຄືຈິງແບບສົມມຸດ ແບບທຳນີ້ ແບບເໜືອສົມມຸດຂຶ້ນໄປ ວ່າຄວາມຈິງມີຢູ່ສອງຢ່າງ ອ່າ ກະຄືແບບໃນຖານະຂອງພວກເຮົານີ້ ກະຄືສົມມຸດກັນຂຶ້ນມາເປັນບຸກຄົນນັ້ນ ທ່ານນັ້ນທ່ານນີ້ໄປແບບຊີ້ ອ່າ ເກີດຂຶ້ນມາປັບ ກະຄືສົມມຸດຊື່ໃຫ້ເປັນຊື່ນີ້ ແຕ່ພໍ ມີຄົນມາເວົ້າໃຫ້ວ່າຊື່ນີ້ບໍ່ດີແບບຊີ້ ມັນກະມີຄວາມຍຶດໝັ້ນຖືໝັ້ນແບບຊີ້ ອັນນີ້ແຫຼະ ພຸດທະເຈົ້າເພິ່ນສອນວ່າ ທີ່ຈິງມັນບໍ່ມີຫຍັງ ບໍ່ມີຕົວບໍ່ມີຕົນຢູ່ໃນຫັ້ນ ມັນເປັນພຽງສົມມຸດໃຊ້ກັນໃນຊື່ ແຕ່ວ່າເຮົາປາດຖະໜາທີ່ຢາ ກພົ້ນໄປຈາກສົມມຸດນີ້ ອ່າ ພຸດທະເຈົ້າບອກວິທີປະຕິບັດກໍຄືວ່າ ເຮົາກໍຕ້ອງປ່ອຍວາງສິ່ງນັ້ນ ແຕ່ວ່າເຮົາບໍ່ຍອມປ່ອຍວາງ ແຕ່ວ່າເຮົາກະຢາກໄດ້ຄືແບບເພິ່ນເວົ້າຄືກັນ ເພາະສະນັ້ນການຟັງທຳນີ້ ເຮົາຈຶ່ງຄ່ອ ຍໄດ້ພາກັນຟັງຢູ່ຕະຫຼອດ ສຶກສາຢູ່ຕະຫຼອດ ພິຈາລະນາຢູ່ຕະຫຼອດ ວ່າເຮັດແນວໃດເຮົາຊິດີຂຶ້ນໄດ້ຕາມທີ່ເພິ່ນບອກ ເທົ່າທີ່ບຸນບາລະມີຂອງເຮົາທີ່ຈະສະສົມກັນ ຫຼາຍຄົນຫຼາຍທ່ານມີຄວາມເຊື່ອວ່າເຮົາເຄີຍ ສະສົມກັນມາຕັ້ງແຕ່ອະດີດຈົນເຖິງປັດຈຸບັນ ບາງຄົນບາງທ່ານກໍສາມາດສະຫຼຸບລວມໄດ້ປະເມີນໄດ້ວ່າ ເອີ ເຮົາສາມາດໄປໄດ້ເຖິງລະດັບໃດ ສ້າງຄວາມຜາສຸກ ຄວາມຮົ່ມເຢັນເກີດຂຶ້ນໃນຊີວິດໄດ້ບໍ່ ຫຼືຖ້າ ຫາກມີຄວາມສົງໄສເນາະ ພ້ອມສົນທະນາໄດ້ 03022821 ອາ ອອນລາຍສາຍໜ້າໃໝ່ ພາຍຫຼັງທີ່ໄດ້ຫ່າງຫາຍໄປຫຼາຍອາທິດເຕີບ ສອງອາທິດເນາະ ວ່າມື້ນີ້ໄດ້ມາອອກລາຍການສົດເນາະ ພ້ອມສົນທະນາໄດ້ ສິ່ງໃດທີ່ຂັ ດຂ້ອງໃຈຢູ່ ຫຼືວ່າບໍ່ຖືກຕ້ອງ ສາມາດສົ່ງຂ່າວ ຕຳໜິສົ່ງຂ່າວໄດ້ ໂດຍ ມີການຕຳໜິສົ່ງຂ່າວໄດ້ເນາະ ສະເພາະ ບໍ່ຖືວ່າຢ່າງນັ້ນຢ່າງນີ້ເນາະ ສະເພາະຜູ້ດຳເນີນລາຍການນີ້ ບໍ່ ບໍ່ໃຫ້ໄປຕິທາງອື່ນ ບໍ່ ອາ ແຕ່ວ່າຕິຜູ້ ເວົ້າຢູ່ນີ້ຕິໄດ້ ອາ ຕິລາຍການຂອງເຮົານີ້ ຕິຜູ້ເວົ້າຢູ່ນີ້ກໍໄດ້ ເວົ້າບໍ່ຄັກ ເວົ້າບໍ່ຖືກ ແບບຊີ້ ສາມາດ ອືມ ສົ່ງຂ່າວໄດ້ເນາະ ຫຼືວ່າມີຂ່າວບຸນຂ່າວກຸສົນກະສາມາດຮ່ວມໄດ້ເນາະ ເພາະວ່າເວລາທາງລາຍການເຮົ າຍັງພໍມີເວລາຢູ່ປະມານ 9 ນາທີ

ຄວາມດີນີ້ ຖ້າເຮົາຮູ້ວ່າເຮົາທຳດີຢູ່ນະ ກໍດີຢູ່ ແຕ່ວ່າຍັງດີບໍ່ພໍ ຖ້າດີແທ້ໆຈິງໆນະ ມັນຈະໝົດດີ ອາ ໝົດດີຄືວ່າເຮົາບໍ່ໄປສຳຄັນໝັ້ນໝາຍວ່າເຂົາສິຕິສິຊົມຈັ່ງໃດກໍຕາມນະ ເຮົາທຳດີແລ້ວກໍດີໂລດແຫຼະນະ ອັນນັ້ນຈ ະເປັນ ເປັນການດີທີ່ສຸດ ແຕ່ວ່າເຮົາທຳດີຍັງມີ ຢາກໃຫ້ຜູ້ ຜູ້ອື່ນວ່າດີຢູ່ ຢາກໃຫ້ຜູ້ອື່ນວ່າຍ້ອງຢູ່ນີ້ ຄວາມດີນັ້ນຍັງບໍ່ພໍ ຕື່ມໄປອີກ ຖາມ ຖາມວ່າເຮັດດີປານນີ້ແລ້ວກັບພໍ່ກັບແມ່ແລ້ວນີ້ ຍັງຖືກຄົນອື່ນຕິຢູ່ນີ້ ຖືກຄົນໃກ້ໂ ຕຕິຢູ່ນີ້ ມັນກໍຊິໄດ້ບຸນຢູ່ບໍ່ ຈັ່ງຊີ້ນີ້ ຕ້ອງຖາມວ່າເຮົາມີຄວາມໝັ້ນໃຈບໍ່ ຄັນເຮົາມີຄວາມໝັ້ນໃຈແນ່ນອນລະ ມັນກະເຕັມໆຢູ່ແລ້ວເນາະ ເອີ ເຕັມຢູ່ແລ້ວ ຜູ້ໃດຟັງຜູ້ໃດກະສະຫຼຸບໃຫ້ຢູ່ແລ້ວວ່າກະໄດ້ບຸນຢູ່ແລ້ວ ໃນເ ມື່ອວ່າເຮົາໝັ້ນໃຈປານນັ້ນ ສ່ວນວ່າຄົນອື່ນຊິ ຊິມາຕິ ຫຼືວ່າຊິມາຍ້ອງນີ້ ມັນມີຄ່າເທົ່າກັນ ຄັນຄົນມາຍ້ອງນີ້ຈິດໃຈເຮົາສະບັດຊື່ນ ຄັນຄົນມາຕິຈິດໃຈເຮົາມັນຊິເຫງົາເສົ້າໝອງໄປໄວຊີ້ນີ້ ເຮົາ ອັນນີ້ຢ່າງທີ່ຍາພໍ່ເ ວົ້າວ່າ ສອງຢ່າງນີ້ຢ່າສູ່ໄປຕິດຢູ່ ວ່າຊີ້ ໃຫ້ເຊື່ອໝັ້ນໃນການກະທຳຂອງເຮົາວ່າ ເອີ ເຮົາເຮັດດີທີ່ສຸດ ຜູ້ໃດຊິເວົ້າຫຍັງກະຢ່າ ເວົ້າຍ້ອງກະຢ່າ ເວົ້າຕິກະຕາມ ວ່າຊີ້ ເຮົາບໍ່ໄປຕິດ ເອີ ອັນນີ້ກະເລີຍ ກະເລີຍສະຫຼຸ ບລົງໄດ້ວ່າໄດ້ບຸນແນ່ນອນ ໄດ້ບຸນແນ່ນອນ ເພາະວ່າເຮົາກະເວົ້າມາແລ້ວເນາະ ເບື້ອງຕົ້ນວ່າ ຖ້າໄດ້ຍິນສຽງກະສັກແຕ່ວ່າໄດ້ຍິນຊີ້ ອ່າ ແລ້ວຈະ ຈະໄປສຳຄັນໝັ້ນໝາຍວ່າ ໂອ ຜູ້ນັ້ນວ່າຈັ່ງຊັ້ນແກ່ເຮົາ ຜູ້ນັ້ນວ່ າຈັ່ງຊີ້ແກ່ເຮົາ ບໍ່ຕ້ອງເວົ້າ ເລື່ອງຂອງເຂົາ ເຂົາຈະຕິກໍເລື່ອງຂອງເຂົາ ແຕ່ຊິຊົມກໍເລື່ອງຂອງເຂົາ ອ່າ ແຕ່ວ່າຕາເຫັນຮູບສັກແຕ່ວ່າໄດ້ເຫັນ ມັນກໍເໝິດໄປເທົ່ານັ້ນ ເພາະວ່າຄວາມ ຄວາມດີນີ້ ຫຼືຄວາມຊົ່ວນີ້ ມັນເປັນຂອງເປັນ ຂອງເປັນຈິງເນາະ ອາຈານເນາະ ເຮົາທຳດີກໍດີແຫຼະ ບໍ່ຈຳເປັນວ່າຈະໃຫ້ຜູ້ອື່ນວ່າດີກໍໄດ້ ໂດຍ ໂຕນີ້ເພິ່ນວ່າເປັນທຳຂັ້ນສູງ ອືມ ຜູ້ໃດປະຕິບັດໄດ້ກໍຄື ໜຶ່ງຄຳຍ້ອງ ເອີ ກະຢ່າໄປຕິດ ສອງມາ ຄຳຕິຕຽນ ເອີ ຄັນເມື່ອຖືກເວົ້າຮ້າຍກະຢ່າສູ່ໄປຕິດຢູ່ຫັ້ນ ຢ່າສູ່ໄປເອົາມາໃສ່ຈິດໃຈໂຕເອງ ອັນນີ້ຄັນຜູ້ໃດເຮັດໄດ້ນີ້ ມັນຈະໄດ້ທຳຂັ້ນສູງຂຶ້ນມາອີກ ເອີ ມັນກໍສູງຂຶ້ນໄປເລື້ອຍໆ ໂດຍ ເພາະສະນັ້ນ ຄັນ ຄັນເຮົາ ປາດຖະໜາຢາກໄດ້ທຳຂັ້ນສູງນີ້ ເຮົາກໍບໍ່ໄປຕິດແຫຼະກັບຄຳຍ້ອງ ເອີຍ ຈັ່ງແມ່ນເຈົ້າດີເນາະ ແບບຊີ້ກໍຢ່າສູ່ໄປຫຼົງ ນະ ອື ໂອ້ຍ ເຈົ້າເຮັດບໍ່ດີ ແບບຊີ້ກໍຢ່າສູ່ໄປຫຼົງອີກ ແບບຊີ້ນີ້ ອ່າ ເພາະສະນັ້ນຄັນຜູ້ໃດຝຶກ ຝຶກໂຕ ເອງ ຝຶກໄດ້ວ່າ ເອີ ຂ້ອຍບໍ່ຕິດແລ້ວ ຂ້ອຍຮູ້ໂຕຂ້ອຍດີວ່າຂ້ອຍເຮັດຢູ່ແບບຊີ້ ອັນນີ້ເຮົາຈະໄດ້ທຳສູງຂຶ້ນມາອີກຊີ້ ທຳມະດາມັນຕ້ອງເປັນອັນນັ້ນແຫຼະ ອາຈານ ເຮົາໄດ້ເຮັດອັນໃດຄືກັນ ຕົວຢ່າງວ່າເຮົາເຮັດນາ ບໍເນາະ ເນາະ ອາຈານເນາະ ຫຼືວ່າເຮົາເຮັດລັດຖະການບໍນີ້ ໄປເຮັດລັດຖະການນີ້ນະ ຖ້າເຮົາເຮັດດີຫັ້ນນະເນາະ ບໍ່ ບໍ່ຈຳເປັນຈະວ່າເຮົາຈະໄປວ່າດີກໍໄດ້ ເພາະວ່າຫູບ້ານຕາເມືອງມັນ ມັນໃຫຍ່ກວ່າຫູເ ຮົາຕາເຮົາ ຂັ້ນຕອນທີ່ເຮົາທຳຫັ້ນນະ ມັນກໍຕ້ອງຕື່ມຂຶ້ນເລື້ອຍໆເດ ເຮົາທຳດີນະ ມັນຕ້ອງດີຂຶ້ນເລື້ອຍໆ ອ່າ ເຮົາເຮັດນານີ້ ເຮົາເຮັດທຳດີເດ ປີນີ້ໄດ້ ໄດ້ 10 ບຸງ ໂຕເຈົ້າຊັ້ນນະ ປີໜ້າມັນຕ້ອງ 11 12 ບຸງໄປຊັ້ນນະ ມັນ ດີເດ້ເນາະ ເປັນຊັ້ນໄປໄດ້ ຕ້ອງດີໄປເລື້ອຍໆ ເຮົາຕ້ອງເຫັນເປັນ ກໍຄືເຊື່ອໝັ້ນໃນການກະທຳ ໂດຍ ເຊື່ອໝັ້ນໃນການກະທຳຂອງເຮົາ ໂດຍ
ການກະທຳຂອງເຮົານີ້ ບໍ່ວ່າກາຍເຮົາເຮັດ ວາຈາເຮົາເວົ້າ ໃຈເຮົາຄິດ ເພິ່ນເອີ້ນວ່າເປັນການກະທຳ ຫຼືເພິ່ນເວົ້າພາສາອີກແບບໜຶ່ງເອີ້ນວ່າເປັນກຳ ໂດຍ ອາ ກຳນີ້ຈັ່ງຄ່ອຍມາແຍກວ່າເປັນກຳດີກັບກຳບໍ່ ດີ ອ່າ ກຳດີສົ່ງຜົນແບບໃດ ກຳບໍ່ດີສົ່ງຜົນແບບໃດ ອັນນີ້ເຮົາ ເຮົາໃນເມື່ອວ່າເຮົາເຮັດກຳດີຢູ່ແລ້ວ ເຮົາກໍໝັ້ນໃຈຕົວ ເປັນບຸນແນ່ນອນ ວ່າຊີ້ ເປັນແນ່ນອນ ເພາະສະນັ້ນວ່າຫຼັກຂອງຄຳສອນໃນທາງພຸດທະສາສ ະໜານີ້ ເພິ່ນ ເພິ່ນບອກວ່າ ໜຶ່ງຄືລະຄວາມຊົ່ວ ສອງຄືເຮັດແຕ່ຄວາມດີ ສາມມາຄືຈິດໃຈຕ້ອງໃຫ້ມັນຜ່ອງໃສ ໃນເມື່ອເຮົາເຮັດດີແລ້ວ ຈິດໃຈຂອງເຮົາຜ່ອງໃສບໍ່ ເວລາຖືກຄົນອື່ນມາເວົ້າໃຫ້ແບບຊີ້ ຄັນມັນບໍ່ຜ່ ອງໃສເດ້ ເຮັດແນວໃດເຮົາມັນຊິຜ່ອງໃສ ເຮົາກໍບໍ່ໄປເອົາຄຳເວົ້າອັນນັ້ນມາໃສ່ໃຈເຮົາແບບຊີ້ ອາ ຄືກັນກັບເຮົາລ້າງຖ້ວຍລ້າງຈອກແບບຊີ້ ອາ ຮູ້ວ່າມັນເປື້ອນເຮົາກໍລ້າງ ອາ ໃຫ້ມັນສະອາດ ຈິດໃຈຂອງເ ຮົາຄືກັນ ອາ ເພາະສະນັ້ນ ຄັນເຮົາໄປຖືເອົາຢູ່ນີ້ ເຮົາກໍເປັນທຸກ ອາ ອາ ຖືເປັນທຸກເດ້ ເອົ້າ ເປັນຫຍັງຂ້ອຍເຮັດຢູ່ປານນີ້ ເຈົ້າກໍຍັງອັນນັ້ນ ເຫັນໜ້າກັນຍາມໃດ ມັນຮູ້ສຶກບໍ່ດີຈັກເທື່ອ ແບບຊີ້ ອືມ ຄັນ ຄັນບຸກຄົນຜູ້ນີ້ ຄື ສົມມຸດແມ່ອອກນີ້ ບໍ່ຖືແຫຼະ ບໍ່ຖືສາລະ ຄຳເວົ້າຂອງບຸກຄົນຜູ້ນີ້ ອາ ເຫັນໜ້າກັນເສີຍໆຢູ່ ມັນກະບໍ່ເກີດຄວາມຮູ້ສຶກວ່າເປັນທຸກຫຍັງ ແບບຊີ້ນີ້ ອາ ຄັນປະຕິບັດໄດ້ແບບຊີ້ນີ້ ຈະມີຄວາມສຸກ ນັ້ນກໍຄວາມສຸກສູງຂຶ້ນມາອີ ກເດ້ ໂດຍໆ ອາ ພົ້ນໆໄປຈາກຄວາມທຸກ ເປັນເປັນແຕ່ລະຂໍ້ແຕ່ລະຂໍ້ ແຕ່ລະລະດັບໄປແບບຊີ້ ອັນນີ້ກໍຖືວ່າແນ່ນອນວ່າ ເຮົາຜູ້ສຶກສາໃນຫຼັກທຳນີ້ ເຮົາກໍຕ້ອງພະຍາຍາມບືນໂຕເອງ ຍົກໂຕເອງໃຫ້ມັນສູງຂຶ້ນໄປ ເລື້ອຍແບບຊີ້ ອາ ເພາະສະນັ້ນ ຢ່າງທີ່ຍາພໍ່ເວົ້າມາວ່າ ອັດຕາຕົວຕົນ ໂດຍ ນີ້ແຫຼະ ຄືຄັນເຮົາໄປຍຶດຢູ່ນີ້ ມັນຈະມີຕົວກູຂອງກູຢູ່ ເອີ ເວົ້າພາສາຊາວບ້ານວ່າ ເວົ້າໃຫ້ກູແບບຊີ້ນະ ເວົ້າພາສາຊາວບ້ານ ຕົວກູຂອງ ກູແບບຊີ້ ເອີ ເວົ້າໃຫ້ກູ ເວົ້າໃຫ້ຂ້ອຍ ອືມ ທັງທີ່ຂ້ອຍເຮັດດີຢູ່ ຄືເວົ້າຢູ່ແບບຊີ້ນະ ອັນນີ້ເນາະ ອາ ໂດຍ ມາວັນນີ້ກໍເວລາທາງລາຍການໝົດພໍດີເລີຍ ສະນັ້ນ ຂໍຄວາມສຸກ ຄວາມຈະເລີນ ຄວາມຮັ່ງມີ ຈົ່ງບັງເກີດມີແກ່ ທ່ານທັງຫຼາຍຜູ້ຟັງ ທຸກໆທ່ານ ຕະຫຼອດທີຄະລັດຕາທິການເທີ້ນ